رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن ۋە ئىرادە تەييارلىدى. خىتاينىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى رەت قىلىش ھەرىكىتىنىڭ سېپىدىن ئالجىرىيەمۇ ئورۇن ئالغان. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتتە بولغان بىر ئالجىرىيە ھۆكۈمەت ئەمەلدارى بۇ رايوندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ ساختا خەۋىرى ئىكەنلىكى بىر ئەرەب بولۇش سۈپىتىدە باشقىلارغا بۇنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى سۆزلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ سۆزلەرنى ئالجىرىيە دىن ۋە زاكات ئىشلىرى مىنىستىرلىقى ھەمكارلىق ۋە تاشقى مۇناسىۋەتلەر ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مۇھەممەت سايىپنىڭ ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتتە بولغاندا ئېيتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ۋىدېو سۆھبىتى يىگىرمە ئالتىنچى يانۋار كۈنى شىنجاڭ گېزىتى تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا تارقىتىلغان مەمەت سايىپ خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ سىياسىتىنى قوللاپ غەرب تاراتقۇلىرىنى يالغانچىلىق بىلەن ئەيىبلىگەن تۇنجى چەت ئەل ھۆكۈمەت ئەمەلدارى بولمىسىمۇ ئەمما ئۇ خىتاي تاراتقۇلىرىدا مەخسۇس سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئېكراندا ئاشكارا ئىنكار قىلغان ئاز ساندىكى چەت ئەل ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ بىرىدۇر مەمەت سايىپ مۇخبىرنىڭ سىز ھازىر شىنجاڭدا. سىزنىڭ شىنجاڭدا ئۆز كۆزىڭىز بىلەن كۆرگەن، ئاڭلىغانلىرىڭىز غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتقانلىرى بىلەن بىردەكمۇ دېگەن سوئالغا قارىتا ئۇ بۇنىڭ جاۋابى ياق دەپ ئېيتقان. ئۇ ئۆزىنىڭ زىيارەت ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ رايونغا ئائىت نۇرغۇن نەرسىلەرنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەقىقىي كۆرۈنۈشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. مەمەت سايىپ يەنە مۇنداق دېگەن.

ئامېرىكا بوستوندىكى فېدېراتسىيە زاستاتېللا ئۆمىكى ئۆزىنىڭ ساۋاقدىشىنى خىتايدىكى ئاق قەغەز ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن تەھدىت سېلىپ قورقۇتقان يىگىرمە بەش ياشلىق خىتاي ئوقۇغۇچى ۋۇ شياۋلەي ئۈستىدىن تور ئارقىلىق پاراكەندە قىلىش ۋە تەھدىت قىلىش جىنايىتى ئۆتكۈزدى دەپ قارار چىقارغان

سېنى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرىغا مەلۇم قىلىمەن ئاندىن ئۇلار ئاتا ئاناڭنى زىيارەت قىلىپ بارىدۇ دېگەن سۆزلەر بىلەن پاراكەندە قىلغان ۋۇ شياۋلېي شۇ يىلى دېكابىردا پاراكەندە قىلىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان ئىدى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە تۆت كۈنلۈك سوت جەريانىدا ۋۇ شياۋلېينىڭ ئادۋوكاتلىرى ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىنىڭ تەھدىت ئەمەسلىكىنى پەقەت بىر بىرىنى تونۇيدىغان ۋە ئوخشىمىغان سىياسىي كۆز قارىشى بار ئىككى ياش ئوتتۇرىسىدىكى تېخى پىشىپ يېتىلمىگەن تور ماجىراسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇنىڭ ئادۋوكاتلىرى يەنە ۋۇ شياۋلىنىڭ پەقەت ساۋاقدىشىغا ئۇنىڭ ھەرىكىتىنىڭ خىتايدا ئەپ كېلىدىغان ئاقىۋەتلىرىنى ئەسلەتمەكچى بوغانلىقىنى ئېيتىشقان. بىراق بوستون فېدراتسىيە زاسېداتېللا ئۆمىكى يىگىرمە بەشىنچى يانۋار پەيشەنبە كۈنى ۋۇ شياۋلىنىڭ تور ئارقىلىق پاراكەندە قىلىش ۋە تەھدىت قىلىش جىنايىتى ئۆتكۈزگەنلىكىگە قارار قىلغان.

ۋۇ شاۋلىنىڭ جىنايىتىنىڭ بېكىتىلگەنلىكى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ماسساچۇسېتس رايونىنىڭ مۇۋەققەت ئەيىبلىگۈچى ئادۋوكاتى جاشۇا لېۋېي مۇنداق دېگەن بۇ دۆلەتتە ھېچكىم سىياسىي كۆز قارىشىنى ئىپادىلىگەنلىكى ئۈچۈن زوراۋانلىققا ۋە تور ئارقىلىق پاراكەندىچىلىك سېلىش ھەرىكىتىگە ئۇچرىماسلىقى كېرەك فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى، FBI، بوستون ئالاھىدە خادىمى جودى كوخېن بولسا، ۋۇ شاۋلىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە نارازىلىقىنى ئىپادىلىگەن پائالىيەتچىنى جىمىقتۇرۇش ۋە قورقۇتۇش ھەرىكەتلىرى جىنايى قىلمىش بوپلا قالماستىن، بەلكى ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىغىمۇ پۈتۈنلەي خىلاپ، دەپ كۆرسەتكەن. ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسى بۇ ئىشقا باھا بېرىشى ئۈچۈن خىتاي ئەلچىخانىسى بىلەن ئالاقىلاشقان بولسىمۇ، بىر جاۋاب ئالالمىغان. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ ئىككى مەسئۇلى، خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ گېن تەتقىقات ئورنى BGI نى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي بىيوتېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكىدا سودا قىلىشىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسى سۇنغان. BGI شىركىتى ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى توپلاش، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ياردەملىشىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن ئىدى. شۇ سەۋەبتىن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى بېجياينىڭ بەزى تارماق شىركەتلىرىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن مەلۇم بولۇشىچە بېجياي ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى توپلاش بىلەن ئەيىبلىنىپلا قالمىغان بۇ خىتاي شىركىتى يەنە ئامېرىكا ئىستىخبارات ئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن ئامېرىكا گېن ئۇچۇرلىرىنى توپلاش يىغىلغان ئۇچۇرلارنى مەلۇم توپنى نىشان قىلغان بىئولوگىيىلىك قوراللارنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئىشلىتىش مۇمكىنچىلىكى بىلەنمۇ ئاگاھلاندۇرۇلغان ئىدى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى يانۋار ئېلان قىلغان باياناتىدا بۇ كومىتېتنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر بىلەن كومىتېتنىڭ مەسئۇل ئەزاسى راجا كرىشنامۇرتى سۇنغان بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىغا دۈشمەن بولغان چەت ئەل بىئولوگىيە شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ قانۇن لايىھەسى ماقۇللانسا ئامېرىكا داۋالاش مۇلازىمىتى ساھەسىنىڭ بېجياينى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەل رەقىب شىركەتلەر بىلەن سودا قىلىشتىن چەكلەيدىكەن باياناتتا كومىتېت رەئىسى مايك گالاگېر مۇنداق دېگەن بېيجىڭ گېن ئىنستىتۇتى يەنى بېجياي ئامېرىكىلىقلارنىڭ گېن سانلىق مەلۇماتىنى توپلاپ ئۇنى خىتاي ئارمىيەسىنىڭ تەتقىقاتىدا ئىشلەتمەكتە شۈبھىسىزكى، خىتاي كومپارتىيەسى بېيجىئاينىڭ توپلىغان گېنى سانلىق مەلۇماتىنى ئىشلىتىپ، ئۆزىنىڭ يامان غەرىزىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى، ھەتتا ئامېرىكا خەلقىنى نىشان قىلغان بىئولوگىيەلىك قوراللارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى مۇمكىن. بايانات يەنە ئاۋام پالاتا ئەزاسى نېيل دون، بېيجىڭ گېن ئىنستىتۇتىغا ئوخشاش شىركەتلەر خىتاي كومپارتىيەسى بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، چەت ئەل گېن سانلىق مەلۇماتلىرىنى قانۇنسىز توپلىماقتا. بۇ ئۇيغۇر خەلقىگە ئوخشاش خىتايدا زىيانكەشلىككە ئۇچراش مۇمكىنچىلىكى زور بولغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ گېنلىرىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دېگەن مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىدىمۇ بېل خاگرتى گەررى پېترېس قاتارلىق پالاتا ئەزالىرى تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى جېيك سالىۋېن بىلەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ تايلاند پايتەختى بانكوكتا كۆرۈشىدىغانلىقى مەلۇم ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ دېيىشىچە ئىككى تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ قايسى ۋاقىتقا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى ئېنىق ئېلان قىلىنمىغان بىراق ھەر ئىككى ئەمەلدار بۈگۈن يەنى يىگىرمە ئالتىنچى يانۋار كۈنى بانكوكقا يېتىپ بارغانىكەن ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ باياناتچىسى ئادرېئېن ۋاتسون بۇ ھەقتىكى سۆزىدە ئۇلارنىڭ بۇ ئۇچرىشىشىنىڭ پرېزىدېنت بايدېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى نويابىردىكى ۋۇدسايد باشلىقلار يىغىنىدا ئىككى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئالاقىسىنى ساقلاپ قېلىش ۋە مۇناسىۋەتلەرنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئىدارە قىلىش ۋەدىسىنى گەۋدىلەندۈرىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ۋاڭ يىنىڭ سالىۋېن بىلەن كۆرۈشۈشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى دەلىللىگەن ئۇ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە ۋاڭ يىنىڭ بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا خىتاينىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋەتلىرى ھەققىدىكى مەيدانىنى ئايدىڭلاشتۇرىدىغانلىقىنى

شۇڭا ۋاشىنگتون بېيجىڭنىڭ ئىران بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋىتىنى قوللىنىپ قىزىل دېڭىزدىكى كىرىزىسنى بىر تەرەپ قىلماقچى ئىكەن. بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشنىڭ ۋاقتى خىتاينىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتىنىڭ شىمالىي كورېيەنى زىيارەت قىلىشىنىڭ ئارقىسىدىلا ئورۇنلاشتۇرۇلغان. بۇندىن سىرت جېيك سالىۋېن بىلەن ۋاڭ يى ھەر ئىككىسى تايلاندتىكى مەزگىلىدە تايلاند ئەمەلدارلىرى بىلەنمۇ ئايرىم ئايرىم كۆرۈشىدىكەن. بۇ ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ تايلاندتىكى تەسىرىنى ئاشۇرۇش تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. ھازىر قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گۈلپىيە قازىبېك خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى چوڭ تۇتقۇنى باشلانغاندا، غۇلجا ناھىيەسىدىكى بىر يېزىنىڭ پىلانلىق تۇغۇت كادىرى بولۇپ ئىشلىگەن ئىكەن. بۇ جەرياندا نۇرغۇن تىراگېدىيەلىك ۋەقەلەرگە شاھىت بولغان گۈلپىيە قازىبېك چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ غۇلجا يېزىلىرىدا شاھىت بولغان تىراگېدىيەلىك ۋەقەلەرنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ داۋامى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. غۇلجا ناھىيەسى ئەۋلىيا يېزىسىنىڭ سابىق پىلانلىق تۇغۇت كادىرى گۈلپىيە قازىبېك خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىغا مەجبۇرىي قاتناشتۇرۇلغان شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ غۇلجا ناھىيەسىدىكى باستۇرۇشتا يۈز بەرگەن نۇرغۇن تراگېدىيىلىك ۋەقەلەرگە شاھىت بولغان بىر يېزا كادىرى ئۇ ئۆتكەن قېتىملىق سۆھبىتىمىزدە چوڭ تۇتقۇننىڭ غۇلجا ناھىيەسىدە بولۇپمۇ ئۇ خىزمەت قىلغان ئەۋلىيا يېزىسىدا قانداق باشلانغانلىقى چوڭ تۇتقۇننىڭ ئالدىدىكى تەييارلىق باسقۇچلىرىغا دائىر ئۆزى شاھىت بولغان تەپسىلاتلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشقان ئىدى نۆۋەتتە قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گۈلپىيە قازىبېك بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا شاھىت بولغان تراگېدىيەلەردىن ئۆزىنى ھەممىدىن بەك ئازابلىغان ۋەقەلەرنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ئون مىڭ نوپۇسى بولغان ئەۋلىيا يېزىسىنىڭ ئۆزىدىلا ئىككى مىڭدەك ئادەم تۇتقۇن قىلىنغان ئىكەن ئۇ شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيەسى نامى بىلەن ئاتالغان بۇ باستۇرۇشتا ئۆزىنى ھەممىدىن بەك ئازابلىغان ۋەقەنىڭ چوڭ تۇتقۇندا ئاتا ئانىسىز قالغان بالىلار ۋە لاگېردىكى ئۇيغۇر ئايال تۇتقۇنلىرىنىڭ ئەھۋالى بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ ئىككىنچى قېتىملىق بولغاندا مەن مو غۇلجا ناھىيەسى ئاشۇ قۇلۇستاي كەنتتە نېمە قىلغان ۋاقىتتا ئون بالنى ئەكەلدى. سائەت بەش بولغان ۋاقىتقا دەيمەن شۇ. تۈكسە ئولتۇراتتۇق، تاماق ئىچىپ قوڭغۇراق چالدى. يۈگرەپ باردۇق، بارساق تۆت ماشىنىنى ئوڭشاپ قويۇپتۇ. ماشىنا چىقىڭلار دېدى. نېمە بولدىكىن دېمىدۇق. ماڭا بىر تۇڭگان بالنى قوشۇپ بەردى. سەن پالان ئۆيگە بارسە، سەن پۇستان ئۆيگە بارسە دەپ ھەممىمىز بۆلۈپ بۆلۈپ ھەممىمىز ئەشەپ باردۇق. ماڭا بۇيرۇپ بەرگىنى بىر قازاقكەن، بىر يولدىشىملارغا تۇغقان بولىدىكەن، مەن ئۇلارنى تونۇمايدىكەنمەن. مەن كىرىپ بېرىشىمغا ئۇ قىز.

تاڭ ئېتىپ بارىدۇ، سائەت ئىككى، ئۈچ شۇ كېتىپ بارىدۇ، سائەت بەش بىر ۋاقتا ئاشۇلارنىڭ ئىشنۇرلىرىنى جىغىڭلار دېدى، ئىشنۇرمۇ، كۆينەكنىڭ تۈگمىسى، ئىشنۇر، ئىشتاندا بوغقۇچ بولسا، ئىشتاننىڭ بوغقۇچلىرى، بەلباغ، ھەممىنى ئېلىۋالدۇق، مەسىلەن، ئۈزۈك، ھەممە نېمىنى ئېلىپ، ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بەردۇق، بۇ بالىلارنى پەيسۇرغا ئەكەتتى. سىلە ئالغان ۋاقتىدا يانچۇقتا بار پورتىمال، پۇل، مال ھەممە نېمىنى ئېلىۋالىسىلە. ھەممە نېمىسىنى ئېلىۋالىسىلە سەن. كوپتىنىڭ تۈگمىسى بارغۇ ئاسا. ئاشۇلارنى ساڭا ئېلىپ تاشلاش كېرەك دە. ئۇلارنىڭ شەرتى ئاشۇنداق دە بىز. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئون بالىنى ساقچىخانىغا ئېلىپ كەتتى. پەيسۇرغا ئەكەتتى. پەيسۇر قېشىمىزدىغۇ. قېشىمىزدا شۇڭا ئەكەتتى. ئەكەتكەن ۋاقتىلاردا ئەمدى غۇلجا ناھىيەسى بىلەن ئەۋلىيا يېزىسىغا قاتنايدىغان قىزىل ئاپتوبۇس بار. ئاشۇنىڭدا ئۈچنى ئەكەلدى. ئاشۇ كۈنى ئۈچ ئاپتوبۇس ئۈچ مۇنداق قاتار تىزىپ قويدى بالىلارنى ھەممىسىنى قارا خالتا كىيگۈزۈپ قوللىرىنى كەينىگە باغلاپلا ھەر بىر ئادەمنى بىردىن بىردىن چىقىرىپ ئورۇندۇققا ئولتۇرغۇزدى ئەكەتتى دېمەك باشقا كەنتلەردىنمۇ ئەكەلگەن بالىلارنى شۇ يەرگە يىغىپ ئۈچ ئاپتوبۇستا ئېلىپ ماڭدى ئەھە ئەلۋەتتە مەن سىزگە دېگەن بىر كەنتنىڭ ئۆزىدىن بىر يۈز سەكسەن ئادەم بولسا بىزنىڭ يېزىدا بەش كەنت بار قاراڭ بەش كەنتنىڭ ئۆزىدە ئون مىڭدىن ئارتۇق نوپۇس بار سىز ھېسابلاڭا شۇ چاغدا بىر كۈننىڭ ئۆزىدە بىر كەنتتىن بىر يۈز سەكسەن قالغان كەنتلەردە قانچە ئادەم بار شۇ چاغدا شۇ بىر كۈننىڭ ئۆزىدە بىر ئىككى مىڭدەك ئادەمنى ئەڭ كۆپ دېگەندە بىر بەش يۈزدەك ئادەمنى تۇتۇپ ئەكەتتى دېگەن گەپ بىرىنچى كۈنى مەسىلەن بىر كەنتنىڭ ئۆزىدىن بىز قاراڭ ئۈچ ئاپتوبۇس ئادەم ئەكەلدى يۈز سەكسەنچە ئادەم بار مەسىلەن بۇنىڭ ئىچىدە بۆلىكە كەنت ئەڭ كۆپ ئىككى مىڭ نەچچە تۈتۈن بار ئىككى مىڭ نەچچە ئائىلە بار دە ئەۋلىيا يېزىنىڭ ئۆزىدە ئون مىڭدىن ئارتۇق نوپۇس بار دېمەك بۇ بىرىنچى قېتىملىق تۇتقۇندىلا ئىككى مىڭدەك ئادەم تۇتۇلغان بولسا دېمەك بۇ تۇتقۇن يەنە كېيىن يەنە داۋاملاشتى دەڭە بۇ بايام سىز دېدىڭىز ئىككىنچى قېتىمدا بىز ھەتتا قۇشتاي يېزىسىدىن ئون ئادەمنى ئەكەلدۇق باشقا يېزىلاردىن ئەكەلدۇق يەنە ئۈچ ئاپتوبۇستا ئېلىپ ماڭدى دېدىڭىز دېمەك بۇ داۋاملىشىۋاتقان بىر تۇتقۇن دەڭە ئۇ چاغلاردا ئادەم تۇتۇش دېگەن كۈندىلىك، مەسىلەن، ئۈچ ۋاق تاماقنى يەيسىزغۇ، باشتاق ئايلىنىپ قالغان ۋاقىتلارغۇ، مەسىلەن، بەزى ۋاقىتلاردا مانا دەيدۇ، تېلېفون قىلىپ، بۈگۈن پالان يېزىسىدىن، مەسىلەن، ئەۋلىيا يېزىسىنىڭ پالان كەنتتىن بىر ئادەم ئۆگىنىشكە كام بوپ قاپتۇ، ساننى توشتا دەيدىدە، ئاشۇ كۈنى، ئاشۇ كېچە بىز ئاشۇ ئادەمنىڭ سانىنى توشتۇرۇپ، ئەجەب كەچتە مانا ئادەم بارىدۇ دەپ ئاپىرىپ بولۇش كېرەكتە ئۇنى. بايام دېدىڭىز سىز ئىككىنچى تۇتقۇندا بىز قۇشتايدىن ئون ئادەم تۇتۇپ كەلدۇق ئۈچ ئاپتوبۇستا ئېلىپ ماڭدى دەپ ئاشۇ قېتىمدىمۇ تەخمىنەن قانچە ئادەمنى ئېلىپ كەتتى ئۈچ ئاپتوبۇس يۈزدىن ئارتۇق ئادەم ئۇلار بىر ماڭغاندا بوش ماڭمايدىغۇ ئۇلار توشتۇرۇپ ئېلىپ مېڭىش كېرەك مەسىلەن ئاشۇ ئاپتوبۇسنىڭ ئورۇندۇق سانىنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىمەن چىقىپ كۈن بارغۇ مەسىلەن قىزىل بىر ئوتتۇزدىن ئارتۇق ئادەم پاتىدۇ مەخسۇس ئاشۇ ئاپتوبۇسنى ئاپىرىدۇ بۇلار مۇشۇ تۇتقۇنلاردا

ئاشۇ ئائىلىسىز بولۇپ كەتكەن بالىلارنى باقتۇق، ئون ئىككى بالىمۇ، ئون ئۈچ بالىمۇ. باققان ۋاقىتتا بالىلار كېچىچە ئانا، ئانا دەپ يىغلاپ چىقاتتى. ئۇلارنى مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلار قارايدۇ تاڭاتقىچە. يوغان زال بار. ئەڭ كىچىكى يەتتە ياشمىكى، بەش ياشمىكى. ئاشۇلارنىڭ ئاپا، ئاپا دەپ تاڭاتقىچە يىغلىغىنى. ئاندىن كېيىن بىر قېتىم شۇ نېمىگە ئاپاردى مېنى. تەربىيەلەش مەركىزىگە ئەشەدە سۆھبەت قىلىدىغان بىر نېمىلەر بار، چوقۇم بېرىمىز.

ئاشۇ ئايالنىمۇ سۆرەپلا ئاپاردى بىر ھاجەتخانىغا ئەكىردى ھاجەتخانا سېسىق شۇنداق سېسىق ھاجەتخانىسى بولە بولە دەپ ئاشۇ مۇنداق مۇنداقلا شاپىر شۇپۇرلۇق قىلىپ سىيگۈزۈپ ئاچىقىپ قايتىدىن سۆرەپ ئىككى ساقچى ئىككى تەرەپ توقماقلىرى بار ئاپىرىپ ئولتۇرە دەپ ئولتۇرغۇزۇپ قويدى يىغلاپ ئۇ ئايال شۇنداق ئىچىم ئاغرىدى ئاندىن كېيىن بۇرۇن ئۇرۇش بولغان ۋاقىتلاردا بىر قوڭغۇراق چالاتتىغۇ ئاشۇنى چالدى بۇلار

بۇ قانداق ئىككى قات بولۇپ قالدى بۇ ئۇلار يىگىرمە تۆت سائەت سولاقتا تۇرسا بۇ قانداق ئىككى قات بولۇپ قالدى ئاشۇنى جاۋاب تېپىپ بېرىڭلار سىلەر ماڭا نېمە ئۈچۈن ئەگەردە ئۇ قىز ئىككى قات بولۇپ قالدى سىلەر ماڭا جاۋابىنى تېپىپ ئاشۇنىڭ دەپ ئاشۇندىن كېيىن بىزنىڭ يېزىنىڭكىنى تەكشۈرۈشتىن قالدۇرۇۋېتىپ باشقا ئادەملەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ ئاپىرىپ تەكشۈرتتى مېنىڭچە ئاشۇ قىزنى ئاشۇلار قۇرۇتتى ئەسلى چوقۇم ئاشۇ يېزىنىڭكى ئۆزى بېرىشى كېرەكتى بىراق ئۇزاق بىزنىڭ ئاپا خىزمەتتە ئۇ قىز قايسى لاگېرغا سولىنىپتىكەن ئۇنى بىلمىدى

بىر ئادەم بىر لاگېرغا بىرلا قېتىم بارىدۇ ئىككىنچى قېتىم بارمايدۇ ئاكا تۈزۈممۇ بار بىزنى ئالماشتۇرىدۇ تۈزۈم تۈزۈم ھە مەسىلەن بىزنىڭ داڭۋېي مەسىلەن پارتكوم شۇجىسى بىزنىڭ يېزىدا بىر ئادەمنى ئورۇنلاشتۇرىدۇ كىمنىڭ ئاغزى چىڭ كىم ياخشىراق دەپ ئاشۇ ۋاقىتتا ماڭا كېلىپ قالغان كېيىن مېنى ئاپارمىدى مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ غۇلجا ناھىيەسىدىكى يېزىلاردا پىلانلىق تۇغۇت كادىرى بولۇپ ئىشلىگەن گۈلپىيە قازىبەك ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا ئائىلە مۇناسىۋىتى بىلەن قازاقىستانغا چىقىپ ئولتۇراقلاشقان. يۇقىرىدا گۈلپىيە قازىبەك بىلەن بولغان سۆھبىتىمىزنىڭ داۋامىنى ئاڭلىدىڭلار. بۇ پروگراممىنى ئەركىن تەييارلىدى.
يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئۇچتۇرپان ناھىيەسى بىلەن ئاقچى ناھىيەسى تەۋەسىدە يۈز بەرگەن يەتتىدە بىر بال ئېغىر يەر تەۋرەشتىن كېيىن، يىگىرمە تۆتىنچى يانۋار يەنە ئاقسۇ ۋىلايىتى ۋە قىزىلسۇ ئوبلاستى تەۋەسىدىكى جايلاردا كۆپ قېتىم قالدۇق يەر تەۋرەش يۈز بەرگەن. ھالبۇكى، مۇشۇنداق جىددىي بىر ۋەزىيەتتە ئاقسۇ، قەشقەر قاتارلىق جايلاردا ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ كادىرلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە چاغانلىق تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىگە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر ۋە سىن كۆرۈنۈشلىرى خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىنى قاپلىماقتا. ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرشۇناسلار بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئانالىزلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ دانىيەلىك تەتقىقاتچى رونى ستېنبورگ ۋە فرانسىيەدىكى ليو مايلارد ئەپەندىلەر بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. ئۇيغۇر دىيارىدا ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بېرىپ، مىڭلىغان كىشىلەر پاراكەندە بولۇۋاتقان بۇ ئېغىر كۈنلەردە، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ جاي- جايلاردا ئۇيغۇرلارنى تەشكىللەپ چاغانلىق تەشۋىقات پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈشكە، شۇنداقلا چاغانغا تەييارلىق قىلىشقا زورلاۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. خىتاينىڭ بۇ يىللىق چاغان بايرىمى ئىككىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى كېلىش ئالدىدا تۇرماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە كۆرە، يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئاقسۇنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيەسى، قىزىلسۇنىڭ ئاقچى ناھىيەسىدە يەتتىدە بىر بال قاتتىق يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بەرگەن. بۇ قىيىن كۈنلەردە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەشكىللەپ، چاغانلىق سەنئەت پائالىيەتلىرىگە تەييارلىق قىلدۇرغان. ئاشكارا بولغان سىن كۆرۈنۈشلىرىگە قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاھالىلىرى، خىتاي تەربىيەچىلەرنىڭ يېتەكچىلىكىدە دۇمباق چېلىش، ياڭگىر ئۇسسۇلى ئويناش قاتارلىق چاغانلىق سەنئەت نومۇرلىرى تەييارلاشقا سېلىنغان. قەشقەر قاتارلىق شەھەرلەردە كوچىلارغا پانۇسلارنى ئاستۇرۇپ، ئىشىك-دەرۋازىلارغا چاغانلىق مەسنەۋىلەر چاپلاتقۇزۇلغان. خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋاردىكى سانىدا ئۇچتۇرپاننىڭ ئىماملىرىم يېزا بازىرىدا باھار بايرىمىنى كۈتۈۋېلىش، مەسنەۋى چاپلاش، بەخت تىلەش پائالىيەتلىرى داۋام قىلىۋاتىدۇ سەرلەۋھەلىك خەۋەر بېرىلگەن. خەۋەردە ئۇچتۇرپان ناھىيەلىك تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئىماملىرىم يېزىسىدىكى كادىرلار ۋە ئامما بىلەن بىرلىكتە باھار بايرىمىنى كۈتۈۋېلىش پائالىيەتلىرىدە بولۇۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان. خەۋەردە يەنە بۇ پائالىيەت بايرام كەيپىياتىنى جانلاندۇرۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە جۇڭخۇا مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى ئەكس ئەتتۈردى، مەسنەۋى يېزىش، سەنئەت نومۇرلىرىنى تەييارلاش ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ بەخت تۇيغۇسىنى كۈچەيتتى، دېيىلگەن تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە تۆت، يىگىرمە بەش، يىگىرمە ئالتىنچى يانۋار كۈنلىرىدىكى خەۋەرلىرىدىمۇ.

تەپسىلاتلار بېرىلمىگەن. گېرمانىيەلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى رونى ستېنبېرگ ئەپەندى ئۇچتۇرپاندا يەتتە پۈتۈن بىر بال يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بەرگەن مەزگىلدە ئۆزىنىڭ قازاقىستاننىڭ ئالمىتا شەھىرىدە بولغانلىقىنى، يەر تەۋرەشتىكى ئېغىر سىلكىنىشنى قازاقىستاندا تۇرۇپمۇ ھېس قىلغانلىقىنى ۋە كىشىلەرنىڭ كېچىسى ئۆيلىرىدىن قېچىپ چىققانلىقىدەك ۋەھىمىلىك كۆرۈنۈشلەرگە شاھىت بولغانلىقىنى بىلدۈردى.

يەر تەۋرەشكە دائىر خەۋەرلەرنىڭ قاتتىق قامال قىلىنىشى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئەندىشىلىرى ۋە سىياسىي تەشۋىقات ئېھتىياجىنىڭ تەقەززاسىدىن ئىكەن. مېنىڭچە ئۇ چوقۇم ئۇ بىر خىل تەشۋىقات بولدى ئۇ خىتايلارنىڭكى تەشۋىقاتى بولدى ئۇ خىتاي ھۆكۈمەت ھەممەيلەن خىتاينىڭكى مەدەنىيەتنى ھۆرمەتلەيدۇ دېگەن دېگەن گەپنى تارقىتىپ ئاشۇنداق تەشۋىقات قىلىۋاتقان بىر ئامىل بولدى ئۇ ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر پۈتكۈل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ، خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ خىتايدىكى بارلىق مىللەتلەرگە ئورتاق ئىكەنلىكىنى سىڭدۈرۈشكە باشلىغان. ئەمدى ئۇيغۇرلارمۇ چاغاننى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇ دېمەك، ئۇيغۇرلارمۇ خىتاينىڭكى بىر پارچىسى، خىتاي مەدەنىيەتنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ دېگەن گەپ. رونى ستېنبېرگ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل تەشۋىقاتلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلار خىتاي مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىدۇ، مەدەنىيەت جەھەتتە ئۇلار خىتاينىڭ بىر پارچىسى، ئۇيغۇرلار خىتايلار بىلەن بىرلىكتە بەختلىك ياشاۋاتىدۇ دېگەن ساختا كۆرۈنۈشنى چەت ئەللەرگە ۋە دۆلەت ئىچىگە يايماقچى بولغان. شۇنى سىرتقا ھەم ئىچى ئىچىدىكى ئۇيغۇر خىتايلار باشقا مىللەتلەرگە كۆرسەتمەكچى ئاشۇنداق ھەم سىرتتىكى ئادەملەر دۇنياغا كۆرسەتمەكچى ئۇيغۇرلار بىزنىڭكى مەدەنىيەتنى ياخشى كۆرىدۇ بىزنىڭ مەدەنىيەتنىڭ بىر پارچىسى بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بۇرۇندىن تارتىپ ئاشۇنداق ئارزۇلار بولغان ھەم بۇرۇندىن تارتىپ ئۇلارمۇ ئاشۇنداق تەشۋىقاتلىنىپ قالغان.
شۋېتسارىيەدىكى جەنۋە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىدا دوكتورلۇق ئاسپىرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقان ياش تەتقىقاتچىلاردىن لېئو مايلار، يەنى ئۇيغۇرچە ئىسمى شېرئەلىمۇ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.

ئۇيغۇر ئائىلىلەرگە خىتاي كادىرلارنى جايلاشتۇرۇش، مىڭلارچە، يۈز مىڭلارچە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تارىخىي ئەسەرلىرىنى چەكلەش، ئۇيغۇر تارىخىنى خىتاي تارىخچىلار تەرىپىدىن قايتىدىن يازدۇرۇش قاتارلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مۇستەملىكىچى سىياسەت پەيدا بولغان. ھازىرغىچە بولۇۋاتقان خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ھالدا چاغان بايرىمى تەبرىكلەشكە ئۇيۇشتۇرۇلۇشى دېگەن ماۋۇ سىياسەتنىڭ باشقا بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ. لېئو ئەپەندى يەنە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ چەت ئەللەرگە چىققان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ ياخشى گۇۋاچىلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدىن يەنى شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىپ چەت ئەلگە چىققان ئۇيغۇرلار ماۋۇ سىياسەتتىن گۇۋا بولغان. ئۇلاردىن باشقا ۋەيشىن، دويىن دېگەندەك خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۆرسىتىلگەن رەسىم ۋە سۈرەتلەرگە قارىساق ئۇيغۇر رايونىدىكى مەكتەپلەردە ۋە ياكى شەھەرلەردە، شىركەتلەردە ئۇيغۇرلارنى خىتايچە ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەك كىرگۈزۈپ، چاغان بايرىمىنى ئومۇمىي شەكىلدە تەبرىكلەشكە ئۇيۇشتۇرۇلىدۇ.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گەرچە ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرىنى كىيىپ، خىتايچە ناخشا-مۇزىكىلارنى ئورۇنلاپ، چاغان تەبرىكلەشكە مەجبۇرلىنىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار ئۆز نارازىلىقىنى ئىپادىلەشكە ئامالسىز ئىكەن. لېئو ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي مەدەنىيىتىنى مەجبۇرىي تېڭىش سىياسىتىنىڭ تۈپ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىكەن. ماۋۇ سىياسەتنىڭ مەقسەتلىرى نېمە دېگەندە، ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز قاتارلىق يەرلىك خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتىنىڭ ئورنىغا خىتاي مىللىي مەدەنىيىتىنى دەسسەتكۈزۈش. بۇ سىياسەت ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى ھەم خىتاي جەمئىيىتىگە ھەم خەلقئارا جەمئىيەتگە خەنزۇ دېگەن مىللىتىنى شىنجاڭنىڭ يەرلىك خەلق دەپ تونۇشتۇرماقتا. بۇ سىياسەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالاھىدىلىكى سىياسىتى ئەمەس، بەلكىم دۇنيا تارىخىدىكى خىتايدىن باشقا مۇستەملىكىچى دۆلەتلەرنىڭ ئېلىپ بارغان سىياسەتلەرگە ئوخشىغان سىياسەت ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ ئېنگلىيە، فرانسىيە، ئىسپانىيە، ئامېرىكا قاتارلىق مۇستەملىكە قىلغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى ئۇلارنىڭ مۇستەملىكە قىلغان رايونلىرىنىڭ بىر قىسمىدا مۇشۇنداق ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ئېلىپ بارغان.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيا تارىخىدا بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى ئىلگىرى بىر قىسىم ئىمپېرىيالىست دۆلەتلەر تەرىپىدىن يۈرگۈزۈلگەن بولسىمۇ، لېكىن ئاخىرقى ھېسابتا ئۇلارنىڭ ھەممىسى مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرلاشقان ئىكەن. لېئو ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتە خىتايلار بىلەن بىرلىكتە چاغان ئۆتكۈزۈشكە، چوشقا گۆشىدە قىلىنغان خىتايچە يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە مەجبۇرلىنىشى، ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنى ياخشى كۆرۈپ قوبۇل قىلىشىنى ئەمەس، بەلكى خىتايلاردىن تېخىمۇ يىراقلىشىشىنى، كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىگە بولغان نەپرىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋېتىدىكەن.
ئۇيغۇرلارنىڭ دۇچ كەلگەن ۋەزىيىتىگە قايتساق، چاغان بايرىمىدا چوشكا گۆشىدە تەييارلانغان خىتاي يېمەكلىرى يېيىشكە مەجبۇرىي بولۇشى ئۇيغۇرلارغا ناھايىتى ئېغىر ۋە قاتتىق تەسىر قالدۇرىدۇ. بۇ سىياسەتنىڭ نەتىجىسى ئۇيغۇرلار خىتاي مەدەنىيىتىگە تېخىمۇ ئامراق بولۇشى ئەمەس، بەلكىم خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىگە تېخىمۇ ئۆچ بولۇشى ھېسابلىنىدۇ دەپ ئويلايمەن.

خىتاي دەل مۇشۇ كۈندە ئاق تاشلىق كىتاب ئېلان قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ ھەقتە تەتقىقاتچى ۋە سىياسىي ئانالىزچىلار نېمە دەيدۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغار تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىدا بولسۇن.

جەنۋەدىكى يىغىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقانلىقى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەنگەن بۇ يىغىندا خىتايغا قارىتىلغان كۆپلىگەن تەنقىدلەر ئاساسلىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارشى يۈرگۈزگەن ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تەدبىرلىرىگە مەركەزلەشكەن خىتاي دەل مۇشۇ كۈندە ئاق تاشلىق كىتاب ئېلان قىلىپ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنى ئاقلىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دىرېكتورى ھېنرىك شاجېۋسكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارشى يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ ئاق تاشلىق كىتابنى ئېلان قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى
خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە قەرەللىك قاراپ چىقىدىغان كۈندە خىتايغا قارىتىلغان نۇرغۇن تەنقىدلەر خىتاينىڭ ئىنسانلارنى لاگېرلارغا سولىشى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى باشقا جىنايەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تەدبىرلىرىگە مەركەزلەشكەنىدى شۇڭا بۇ ئاق تاشلىق كىتابتا ئېنىقكى، خىتاينىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ يەردە بىزنىڭ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم بىر مەسىلە شۇكى، بۇ ئاق تاشلىق كىتابنىڭ ئېلان قىلىنغان ۋاقتىدۇر. بۇ ناھايىتى ئىستراتېگىيەلىك بىر مەسىلە. ئېسىڭىزدە بولسا كېرەك، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا يېڭى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش يېڭى قانۇنىنى ئېلان قىلغانىدى. ئاندىن شۇ يىلى، يەنى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا دۆلەتنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى ئۇيغۇر رايونىدا يولغا قويغانىدى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا بىزگە ئايان بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشقا باشلىغان ۋاقىت بولدى.

دېموكراتىك دۆلەتلەر تەشەببۇس قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق بىلەن خىتاي جار سېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق كۆپ پەرقلىق خىتاي ھۆكۈمىتى ئىنسان تۇغۇلۇش بىلەنلا بار بولغان ھەقلىرىنى بەرمەيۋاتىدۇ مەسىلەن ئەركىن پىكىر قىلىش قاتارلىقلار خىتاينىڭكى ئىنسان ھەقلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۇ ئاق تاشلىق كىتابى مۇشۇ جەنەۋرەدە ئېلىپ بېرىۋاتقان يەنى خىتاينىڭكى ئىنسان ھەقلىرىنىڭ مەسىلىسىنى سورۇشتۇرىدىغان بىر يىغىنغا ئۈلگەرتىپ قىلغان بۇنى. بۇلارنىڭ ھەممىسى مۇشۇ جەنەۋرەدە ئېلىپ بارغان خىتاينىڭكى ئىنسان ھەقلىرىنى سورۇشتۇرۇش يىغىنغا ئۈلگەرتىپ قىلغان نەرسە بۇ. خىتاينىڭ دەۋاتقان ئىنسان ھەقلىرى ئۇقۇمى بىلەن مانا خەلقئارانىڭ دەۋاتقان ئىنسان ھەقلىرى ئۇقۇملار پەرقلىق. يەنى بۇ ئىنسانلارنىڭكى ئەركىنلىكى ۋە شۇنداقلا تۇغۇلۇشتىلا تەڭ باراۋەر بولغانلىقى، ئىپادە ئەركىنلىكى، مەتبۇئاتلارنىڭ ئەركىنلىكى دېگەندەك نۇرغۇن مەزمۇن بار. ئەمما خىتاينىڭكى ئىنسان ھەقلىرى ئۇقۇمى يالغۇزلا ياشاش ھەققى ۋە تەرەققىيات ھەققى. يەنى بۇ ھەقنىمۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى بەرگەچكە، خىتاي خەلق ۋە شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان خەلقىمۇ ناھايىتى بەختلىك ياشاۋاتىدۇ دەپ چۈشەندۈرۈۋاتىدۇ. يەنى ئىنسان ھەقلىرى خەلقئارادا تۇغۇلۇشتىنلا بار بىر ھەق دەيدۇ. خىتاي دەيدۇ، مەن بەرگەچكە، يەنى خىتاي كوممۇنىست پارتىيە بەرگەچكە بارلىقىنى سۆزلەۋاتىدۇ. بۇ يەردە ئۇقۇملارنىڭ ئارىسىندا جىق پەرقى بار.
خىتاي دۆلەت ئىشلىرى مەھكىمىسى ئېلان قىلغان مەزكۇر ئاق تاشلىق كىتابتا مۇنداق دېيىلگەن، خىتاي تېررورلۇقنىڭ قۇربانى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇزۇندىن بۇيان ئۇنىڭ ھەقىقىي تەھدىدىگە دۇچ كەلدى. خىتاي قانۇننى ئاساس قىلغان تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تىرىشچانلىقىغا ئىزچىل ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى ھەمدە خەلقئارا ئەھدىنامە ۋە شەرتنامىلەرنى تۈزۈش ياكى ئۇنىڭغا قاتناشتى ۋە ئاكتىپ رول ئوينىدى ھالبۇكى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا خىتاي ھاكىمىيىتىگە ۋە ۋە خىتاي زۇلۇمىغا قارشى چىققان سىياسىي ۋە قوراللىق ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسىنى تېررور دەپ قالپاق كىيدۈرۈپ جازالاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ زۇلۇمغا قارشى پائالىيەتلىرىنى خەلقئارا تېررور كاتېگورىيىسىگە ئېلىپ كىرىپ خىتايغا قارشى پائالىيەتلەرنى يوقىتىشنىڭ كويىدا. خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ياشانغان بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىگە ۋە خىتاي زۇلۇمىغا قارشى چىققان پۈتۈن بۇ سىياسىي ۋە قوراللىق پائالىيەتلەرنى ھەممىسىنى بىر تېررور ھەرىكىتى دەپ كۆرسىتىۋاتىدۇ بۇ يەردە خىتاي نەتىجىنى سەۋەب قىلىپ كۆرسىتىۋاتىدۇ. سەۋەب نېمە دېگەندە، سەۋەب خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان زۇلۇم سىياسىتى ۋە زۇلۇم سىياسەتكە قارشى ئوتتۇرىغا چىققان پائالىيەتلەر، ۋەقەلەر، بۇلار نەتىجەدىر. خىتاي بۇ نەتىجەنى سەۋەب قىلىپ كۆرسىتىپ تۇرۇپ، خەلقئارانىڭ تېررور بىلەن كۈرەش قىلىش، تېررور بىلەن ئۇرۇش دېگەن ئۇقۇمنىڭ ئىچىگە ئەكىرىپ تۇرۇپ، ئەسلىندە شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ خىتاي ھاكىمىيەتكە قارشى چىقىشىنى يوقىتىشنىڭكى كويىدا. خىتاي ھاكىمىيىتى تېررور بىلەن كۈرەش قىلىشنى قانۇنلارغا تايىنىپ تۇرۇپ قىلغان دەيدۇ. ھەمدە بىر تېررور بىلەن كۈرەش قىلىش قانۇنىمۇ بار. ئەمما بۇ قانۇنلار چوقۇم ئاساس قانۇننىڭكى بىر ماددىسىگە باغلاپ تۇرۇپ بۇ قانۇننى قوبۇل قىلىش كېرەك. ھەمدە بۇ قانۇننىڭكى ئىجرائات قىلغان جەرياندىمۇ مۇشۇ نۇرغۇن قالغان قانۇنلارغىمۇ زىت كەلمەسلىك لازىم. شۇنىڭغا بۇ خىتاينىڭكى قانۇن، خىتاينىڭكى تېررور دېگەن ئۇقۇم، تېررورىزم دېگەن ئۇقۇملار ئوخشىمىغاندىن كېيىن خەلقئارادىكى ئۇقۇملار بىلەن ۋە قىلغان تېررور بىلەن كۈرەش قىلىش جەھەتتە ئېلىپ بارغان سىياسىي ھەرىكەتلىرى ۋە ئىجرائاتلىرى بىر سىياسىي بىر گۇمانلىق مەسىلىسى بار، يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ ئىنكاسلارنى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ زۇلۇمىغا قارشى چىققانلىرىنى يوقىتىشنىڭكى كويىدا.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىتاي ھاكىمىيىتىگە ۋە خىتاي زۇلۇمىغا قارشى چىققان ھەرىكەتلەرنىلا تېررور دەپ قالماي، چەت ئەلدە مەۋجۇتلۇقى ئېنىق بولمىغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىمۇ دۆلەت ھالقىغان تېررورلۇق پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بارالايدىغان خەلقئارالىق تېررورلۇق تەشكىلاتى دەپ جاكارلاپ، بۇ تەشكىلاتنى خىتاي ۋە ئالاقىدار دۆلەتلەرنىڭ بىخەتەرلىكى ھەم مۇقىملىقىغا ئېغىر تەھدىت پەيدا قىلىدۇ دەپ جار سالغانىدى لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قارشىلىقىغا قارىماي ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئونىڭ ئىمزاسى بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ھەقىقەتەن مەۋجۇتلۇقى ۋە ئۇنىڭ ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر يېتەرلىك دەلىل ئىسپاتلارنىڭ بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئۇنى تېررورلۇق تەشكىلاتلار تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈپ تاشلىغانلىقىنى جاكارلىغانىدى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋاردىكى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇن سىستېمىسى ۋە ئەمەلىيىتى ناملىق ئاق تاشلىق كىتابى ھەققىدە مۇنداق دېگەن ئاق تاشلىق كىتابتا خىتاينىڭ قانۇن رامكىسى ۋە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تەدبىرلىرى ئەتراپلىق ۋە سىستېمىلىق بايان قىلىنغان بۇ خىتاينىڭ ھەم تېررورلۇق ھەرىكىتىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ۋە جازالاشنىڭ شۇنداقلا كىشىلىك ھوقۇقنى ئەستايىدىل ھۆرمەتلەش ۋە قوغداشنىڭ قىممىتى ۋە ئاساسىي پرىنسىپىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ بۇ خىتاينىڭ قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشتىكى يېتەكچى پرىنسىپ بىلەن خەلقئارا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش پرىنسىپىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ھالبۇكى ھېنرىخ شاجېۋسكىي ۋاڭ ۋېنبىننىڭ سۆزلىرىگە رەددىيە بېرىپ بۇ ئۇيغۇر سوت مەھكىمىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانلىقىنى يەكۈنلىگەنلىكىنى ئەسكەرتتى ئۇ ۋاڭ ۋېنبىننىڭ دۇنياغا كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا نەسىھەت قىلىش ھەققىنىڭ يوقلۇقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى ئۇ مۇنداق دېدى
دېمەكچىمەنكى بۇ ئاق تاشلىق كىتابتا نەقىل كەلتۈرۈلۈپ دېيىلگەنلەر پەقەت ئۇلارنىڭ قىلغانلىرىنى بايان قىلىدۇ ئۇ تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ ئالدىنى ئالالامدۇ ياق بىلگىنىمىزدەك بۇ ئىنسانىيەتكە قارشى قىلىنغان جىنايەت تەدبىرلىرىدىن ئىبارەت. دەرۋەقە بىز ئۇيغۇر رايونىدا تۇغۇت چەكلەشكە ئائىت يولغا قويۇلغان تەدبىرلەرگە قارىساق بۇنى ئېنىق بىلەلەيمىز. ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانلىقىنى يەكۈنلىدى. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىمىغانلىقىنى ھۆكۈم قىلدى. ئەمەلىيەتتە كىشىلىك ھوقۇق خىتاينىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن ۋە ئىزاھ. بېرىشىدىن پەرقلىق، خەلقئارا جەمئىيەت خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى چۈشەندۈرۈشىگە ۋە ئىزاھاتىغا قوشۇلمىدى. مېنىڭچە، ۋاڭ ۋېنبىننىڭ دۇنياغا كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا دەرس سۆزلەش سالاھىيىتى يوق.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كور خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى ھەققىدە سۆز قىلىپ خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ باستۇرۇش خاراكتېرلىك ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىجتىمائىي كونتروللۇقنى تېخىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى
خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى ئۆزىنىڭ كونتروللۇقى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئىجتىمائىي كونترول قىلىش ۋاسىتىسى سۈپىتىدە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويدى مېڭە يۇيۇش ۋە كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش توغرىسىدىكى يالغان سىياسەتلەر كىشىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ۋە قوللىشىغا ئېرىشەلمەيدۇ شۇڭا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باستۇرۇش خاراكتېرلىك ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى ئىككى ھەسسە كۆپىيىدۇ بۇ تېخىمۇ كۆپ ئىجتىمائىي كونترول ئېلىپ كېلىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
چەت ئەللەردە پائالىيەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە ئۆكتىچى خىتايلار

كۆزەتكۈچىلەر خەلقئارالىق قانۇن ئارقىلىق خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرىغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى پاش قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ۋە قازاق گۇۋاچىلارغا داۋاملىق تەھدىت سېلىپ كەلمەكتە. ئامېرىكىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرلار شۇنداقلا خىتاي ئۆكتىچىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغانلىقى سەۋەبلىك، ئامېرىكىدىكى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەخسۇس ئالاقىلىشىش قوللانمىسىنى تارقاتقان. قوللانمىدىكى ئۇقتۇرۇشتا تېكساس شتاتىدا خىتاي كومپارتىيەسىگە قارشى سۆز قىلىۋاتقان ئامېرىكىلىق خىتايلار ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە خىتاينىڭ تور ھۇجۇمى ئارقىلىق پاراكەندىچىلىك سېلىشى مۇمكىنلىكى ئېيتىلغان ھەمدە بۇ تەھدىتلەرگە يولۇققۇچىلار ئۈچۈن قىزىق لىنىيەلىك تېلېفون ۋە بەزى مۇداپىئە كۆرسەتمىلىرى بېرىلگەن. بۇنىڭ ئالدىدا خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلىرىغا قارشى مۇھاپىزەتچىلەر تەشكىلاتىمۇ ئۆزىنى قوغداش كۆرسەتمىسىنى ئۇيغۇر يېزىقىدا ئېلان قىلغان ئىدى، بۇ تەشكىلاتنىڭ باشلىقى لاۋرا ھارت ئۆتكەن يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ئېكستا ھەمبەھىرلىگەن بۇ كۆرسەتمىدە يالغۇز ئامېرىكىدىلا ئەمەس كانادا، ئەنگلىيە، فرانسىيە، بېلگىيە ۋە ئاۋسترالىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ قانۇنلىرىدىن ۋە قانۇنىي ئورگانلىرىدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرىغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ يوللىرى كۆرسىتىلگەن ۋە ئالاقىلىشىش نومۇرلىرى بېرىلگەن ئىدى. ئامېرىكىدا پائالىيەت قىلىۋاتقان ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق تەشكىلاتلار ئىلگىرى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ خادىملىرى ۋە ئادۋوكاتلارنى تەكلىپ قىلىپ، ئامېرىكا ۋە باشقا جايلاردىكى ئۇيغۇر جامائىتىگە كۆپ قېتىم نەق مەيداندا ۋە توردا تەربىيەلەش كۇرسلىرىنى ئورۇنلاشتۇرغانىدى. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاينىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە ۋاشىنگتون ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان تەھدىتلىرىنىڭ كۆپ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
مۇشۇ بىر ئىككى يىل ياقى بايقىشىمىزچە، مۇشۇ ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۋە ئائىلىسىگە بولغان زۇلۇمنى ئاڭلىتىۋاتقان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سانى بارغانسېرى ئازلاپ كېتىۋاتىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى دەل شۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشى دەپ ئويلايمەن، شۇنىڭ قانچىلىك كۈچەيگەنلىكىنى بېشارەت بېرىدۇ. بۇ بىر قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان قانۇنسىز بىر ئىش. چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان بېسىممۇ شۇنچە ئېغىر.
ئەلفىدار بۇ خىل زىيانكەشلىككە تاقابىل تۇرۇشنىڭ يولى پەقەت بۇ بېسىمغا باش ئەگمەي ئۇنى پاش قىلىش، دەپ ئەسكەرتتى. ئەمدى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدە چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن ئىشلار بوۋاتىدۇ. يەنى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنى مەخسۇس بىر بۆلۈم قۇرۇپ، مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا بوۋاتقان تەھدىتنى، زۇلۇمنى ئاڭلىتىدىغان قوللانمىلارنى تارقاتتى. بۇ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئەف بى ئايغا مەلۇم قىلىشى بەك مۇھىم. بۇ يىغىلىۋەرسە چوڭ قانۇنلارنىڭ چىقىرىلىشىغا پايدا بولىدۇ.
ئەنگلىيەدىكى شېفىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ لېكتورى داۋىد توبىن ۋە مۇستەقىل تەتقىقاتچى نېرولا ئەلىما بىرلىكتە تەييارلىغان خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار ناملىق دوكلاتى بۇلتۇر تۆتىنچى ئايدا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن كۈچلۈك دىققەت قوزغىغان ئىدى. ئەنگلىيە، تۈركىيە ۋە تايلاند قاتارلىق دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئىككى يۈزدىن ئارتۇق كىشىنى زىيارەت قىلىش ئارقىلىق تەييارلانغان دوكلاتتىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىم قىلىش ئۇسۇلى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا تەھدىت سېلىش، يۇرتىدىكى ئاتا-ئانا، يېقىنلىرىنى گۆرۈگە ئېلىۋېلىش بىلەنلا چەكلەنمىگەن، بەلكى ئۇلارنى ئۈندىدار ئارقىلىق ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن كۆرۈشتۈرۈش، ماددىي جەھەتتىن قىزىقتۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئەگەر سەن دېگىنىمىزگە كۆنسەڭ، بىزمۇ ساڭا ياخشىلىق قىلىمىز دېگەندەك تاكتىكىلارنىمۇ ئىشلەتكەن. ئامېرىكىدىكى قەلبىنۇر غېنى خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان تەھدىتلىرىگە ئۇچرىغان ئۇيغۇرلارنىڭ بىرى. ئۇ ئىلگىرى رادىيومىز ۋە باشقا مەتبۇئاتلارغا خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى دائىرىلىرىنىڭ ئۇنىڭدىن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلغان ئۇچۇرلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى پاش قىلغان ئىدى. قەلبىنۇر غېنىنىڭ چەرچەن ناھىيەسىدىكى بىر باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بولغان ھەدىسى رەناگۈل غېنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى لاگېرغا ئېلىپ كېتىلىپ، ئىككى جىلنىڭ ئالدىدا ئون يەتتە يىل كېسىۋېتىلگەن. يىگىرمە بەشىنچى يانۋار كۈنى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قەلبىنۇر غېنىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى قاتارلىق مەتبۇئاتلارغا بايىنغولىن ئوبلاستلىق دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسىدىكىلەرنىڭ قىلمىشلىرىنى پاش قىلغاندىن كېيىنلا ئۇلار ئۇنىڭغا پاراكەندىچىلىك سېلىشنى توختاتقان.

قانۇن ۋە تەدبىرلەرنى ئېلىشى كېرەك ئىدى. خىتاي ئۆزىنىڭ ھاكىممۇتلەق سىياسىتى ۋە زۇلۇمىنى دۆلەت ئىچىدە يۈرگۈزۈپلا قالماي، بۇنى چەت ئەللەرگىچە كېڭەيتمەكتە. زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنى قوغداش توغرىلىق تەدبىر قوللانغاندا، خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان قانۇنسىز ھەرىكەتلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە بولسىمۇ چەكلىگىلى بولىدۇ.

خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرى مەسىلىسىنىمۇ ئالاھىدە ئەسكەرتكەن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن، بىز شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى، پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا، جۈملىدىن ئىچكى موڭغۇل، تىبەتتە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى، شۇنداقلا چەت ئەللەردىكى شەخسلەرنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان باستۇرۇشلارنى ئەيىبلەيمىز.

كېڭەيگەن باستۇرۇش قىلمىشلىرى ۋە ئۇنىڭغا قانداق قارشى تۇرۇش تېمىلىرىدا مۇزاكىرىلەر بولغانلىقىنى بىلدۈردى. مۇشۇ خەلقئارالىق چېگرا ئارقىلىق باستۇرۇش بىر خەلقئارالىق قانۇن بولۇشى كېرەك دېگەن نۇرغۇن ھازىر سۆھبەتلەر بولدى. نۇرغۇن دۆلەتلەر ئىنسان ھەقلىرى بىلەن شۇغۇللانغان ئادەملەرنى ئەركىنلىكىنى چەكلىشىنى رەت قىلىمىز دەپ سۆزلىدى.

ئاتالىرىمىز ما يەردە قىلىۋاتقان، ھەق ئۈچۈن سۆزلەۋاتقان ئىش ھەرىكەتلىرىمىز ئۈچۈن ئۇلارنىڭ بېسىمىغا ئۇچرىسا، ھېچكىم قوبۇل قىلالمايدىغان بىر ھەرىكەت. بۇ يەردە ئەبلەرنى قوللىغاندەك ئاتالىرىنى قوللىمايۋاتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن. ئامېرىكىنىڭ چوقۇم ئۆزى بىر قانۇن چىقىرىشى كېرەك بۇنىڭدا. شۇڭا مېنىڭچە مۇشۇ بىر ئىككى يىلنىڭ ئىچىدە ناھايىتى جىددىي ھالەتتە بۇ توغرىلىق بىر خەلقئارا قانۇننى قۇرۇپ چىقىش مۇھىم دەپ قارايمەن. تەييارلىغۇچى گۈلچېھرە. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. رادىيومىزنىڭ ئىگىلىشىچە، نۆۋەتتە فىرانسىيە پايتەختى پارىژدا پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى ۋەكىللەر ئۆمىكى فىرانسىيەدىكى بىر قىسىم ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە سىياسىي ئەربابلار بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارغا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان. ئۇندىن باشقا دولقۇن ئەيسانىڭ پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر ۋەزىيىتى ھەققىدە بەرگەن دوكلاتىمۇ ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان سىياسىي ئەربابلار ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ قىزىقىشىنى قوزغىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى فىرانسىيەدە كۈن تەرتىپكە كەلتۈرۈشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە سۆھبەتلەر ئۆتكۈزگەن.
پارىژ شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ خادىملىرى بىلەن ئۇلارنىڭ كونسېيىنىڭ ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىش ئېلىپ باردۇق، شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ زاللىرىنى زىيارەت قىلدۇق ۋە ئۇلار بىلەن بۇ يىل، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى پارىژدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پارىژ ئولىمپىك يىغىنىنىڭ ئالدى كەينىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قايسى شەكىلدە بۇ يەردە كۈن تەرتىپكە ئەكىلەلەيمىز دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىنى چېكەلەيمىز دېگەن مەسىلىدە ئۇلارغا تەۋسىيەلەرنى بەردۇق بەزى پىلان پروگراممىلارنىمۇ تۈزگەن بولدۇق يىگىرمە بەشىنچى يانۋاردىكى ئەھمىيەتلىك يەنە بىر پائالىيەت پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى پاش قىلىش ۋە جازا لاگېرلىرى توغرىلىق گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى بولغان بۇ يىغىندا فىرانسۇز تىلىدا نەشردىن چىققان دولقۇن ئەيسانىڭ خىتاينىڭ ئەركىنلىك تۇزىقى ناملىق كىتابى تونۇشتۇرۇلغان. جازا لاگېرلىرى شاھىتلىرىدىن فىرانسىيەدە ياشايدىغان گۈلباھار خاتىۋاجى ۋە گۈلباھار جېلىلوۋالار خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرى توغرۇلۇق گۇۋاھلىقلار بەرگەن. ئەھمىيەتلىك بولغىنى پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتىنىڭ شۆبىسى بىلەن. بۇ يەردە بىر دوكلات بېرىش يىغىنى ئورۇنلاشتۇردى ئۇ يەرگە ئوقۇغۇچىلارغا مۇشۇ مېنىڭ كىتابىمنى تونۇشتۇرۇش ۋە بۇ كىتابتىكى مەزمۇنلار ۋە شۇنداقلا خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ قايسى دەرىجىگە كەلگەنلىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىيەتلىرى ھەققىدە بىر يېرىم سائەتلىك بىر دوكلات بولدى بۇ يەرگە بىزنىڭ ئىككى كامپ شاھىتىمىز گۈلباھار خاتىۋاجى بىلەن گۈلباھار جېلىلوۋالارمۇ كەلدى ئۇلارنىمۇ سەھنىگە چاقىرىپ ئۇلارمۇ ئۆزىنىڭ كامپلاردا كۆرگەن ئۆزى ياشىغان قىسمەتلەرنى سۆزلەپ ئۆتتى. ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ۋە تەسىرلىك بىر مۇزاكىرە يىغىنى بولدى بۇ يەردە ئۇنىۋېرسىتېتتا. پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى گۇۋاھلىق ھەققىدە توختالغان جازا لاگېرى شاھىدى گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم سۆزىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى، جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىلىرى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلغان ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر پائالىيەت ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭكى يىغىن زالىدا ئۇيۇشتۇرغان ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەر، جازا لاگېرلىرى، مەجبۇرىي ئەمگەك توغرىلىق ئەھمىيەتلىك بولغان بىر يىغىن ئۆتكۈزۈلدى. مەن بىلەن گۈلباھار جېلىلوۋا خانىم ئىككىمىزمۇ ئۆزىمىزنىڭكى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن لاگېر ھاياتىمىز توغرىلىق قىسقىچە گۇۋاھلىق بەردۇق. بۇ يىغىن ھەقىقەتەن

تۈنۈگۈنكى پائالىيەت ئۇنىۋېرسىتېتتىكى شۇنداق ياخشى ئۆتتى. بىزدە شەرقىي تۈركىستان ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان شۇ زۇلۇمنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ، ياخشى پائالىيەت بولدى. فىرانسۇز ياش بالىلار شۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقانلار ئۇيغۇرلارنى شۇنداق ياخشى قوللاپ، شۇنداق چوڭ پائالىيەتلەرنى شۇ ئىنستىتۇتتا ئۆتكەزدى. شۇنداق جىق ياش فىرانسۇز بالىلار كەپتۇ. نەتىجىسى ياخشى. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

Hayır, Hayır hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.